द्वितीये अध्याये अष्टाविंशतितमश्लोकः सप्तविंशति वयं पठितवन्तः एकवारं वदामः ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതം യന്മനോനുവിധീയത്തെ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർന്നാവമിവാംഭസി വായുർന്നാവമിവാംഭസി അഗ്രിമശ്ലോകം പശ്യാമ തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता एकवारं पठामः मिलित्वा मिलितु तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इदानीं पदच्छेदं कुर्मः तस्माद्यस्य इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः तस्मात् यस्य तस्मात् यस्य महाबाहो कथं पदच्छेदं कुर्मः महाबाह महाबाहो इत्येव अस्ति महाबाहु अनन्तरं महाबाहो एवमेव आगच्छति य अनन्तरं निगृहीतानि कथं भवति निगृहीतानि इत्येव निगृहीतानि निगृहीतानि सर्वशः सर्वशः इत्येव इदानीं तत्र तस्मात् यस्य महाबाहो നിഗൃഹീതാനി സർവശः ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य त्रीणि पदानि सन्ति इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा एव प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता इत्येव तस्मात् इति पदं कीदृशं पदमागच्छेत् तस्मात् इति तच्छब्दः सर्वनामशब्दः नपुंसक तस्मात् का विभक्ति पञ्चमी विभक्ति पञ्चमी एकवचनं तस्मात् यस्य यच्छब्दः सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्ग षष्टि षष्टि एकवचनं महाबाहो उकारान्त पुल्लिङ्ग सम्बोधनप्रथम एकवचनं निगृहीतानि निगृहीतानि अकारान्त नपुंसक प्रथम बहुवचनम् अकारान्त नपुंसक प्रथम बहुवचनं सर्वशः अव्ययपदमस्ति अव्ययम् इन्द्रियाणि न अकारान्त नपुंसक प्रथम बहुवचनं यदा पूर्वं दृष्टवन्तः निगृहीतानि एवमेव इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः पञ्चमी बहुवचनम् अकारान्तपुल्लिङ्ग पञ्चमी बहुवचनं तस्य षष्ठी एकवचनं प्रज्ञा प्रज्ञा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनं प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता कथमस्ति प्रतिष्ठिता इति सत्यम् आकारान्त प्रतिष्ठिता इति अस्ति किल आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनम् इदानीं पदानि वयं दृष्टवन्तः इदानीं पश्यामः तस्य एकैकपदस्य अपि इदानीं पदसंस्कारः जातः सामान्य अर्थं पश्यामः महाबाहो कः अर्थः महाबाहु बाहु इत्युक्ते हस्तः महाबाहो महाबाहुः इत्युक्ते दीर्घ बाहुः बाहुः इत्यर्थः दीर्घहस्तः दीर्घहस्तः कस्य एतदस्ति किमर्थं दीर्घहस्तः इति वदति शक्तिशाली शक्तिशाली अस्ति दीर्घहस्तः इत्युक्ते शक्तिशाली अस्ति तदेव कस्य आह्वानं करोति अत्र अर्जुनस्य अर्जुनस्य आह्वानं करोति अर्जुनम् आह्वयति महाबाहो इति अस्ति पश्यतु तस्मात् तेन कारणेन ततः किं करणीयं यस्य यस्य पुरुषस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि पञ्च इन्द्रियाणि चक्षुरादि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियस्य अर्थविषयेभ्यः इन्द्रियाणि अस्माकम् इन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्र सर्व पञ्च इन्द्रियाणि इन्द्रियस्य अर्थः इन्द्रियार्थ तस्य विषयः एकैक इन्द्रियस्य अर्थः कः इन्द्रियार्थम् इत्युक्ते किम् इन्द्रियविषयः कः एवमेव अर्थमवगच्छति तदर्थम् उक्तवान् इन्द्रियः नेत्रमिन्द्रियं नेत्रेन्द्रियस्य विषयः दर्शनं दर्शनं ശ്രോത്ര ഇന്ദ്രിയസ്യ വിഷയ ശ്രവണം ഇപ്പം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ വിഷയഭ്യ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ സർവശ സർവഥ ഇത്യർത്ഥ നിഗൃഹീതാനി गृहीतानि एकैकपदस्य അർത്ഥം പശ്യത് ഗ്രഹണം करोति ഗൃഹാതി നിഗൃഹീതാനി നിയന്ത്രണം करोति निगृहीतानि इत्युक्ते कम्प्लीट् एतत् स्टोप् कृतमिति नास्ति तत्र कः कः अर्थः नियन्त्रितानि नियन्त्रणं कृतानि इन्द्रियाणि निगृहीतानि मारितानि इति न निगृहीतानि इत्युक्ते नियन्त्रितानि तस्य तस्य पुरुषस्य प्रज्ञा प्रज्ञा इत्युक्ते बुद्धिः प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितं तिष्ठति इति अस्ति प्रतिष्ठा इत्युक्ते कः अर्थः मन्दिरे प्रतिष्ठा इति वयं वदामः किमर्थं प्रतिष्ठा इति वदति तत्र तिष्ठति तत् किल तत्र तिष्ठति इति कारणेन प्रतिष्ठिता इति वदामः तत्र किं प्रतिष्ठितमस्ति देवचैतन्यं तत्र प्रतिष्ठितं विग्रहे तेन कारणेनैव मन्दिरं भवति एवमेव प्रतिष्ठिता इत्युक्ते तत्र स्थिता तत्रैव स्थिता इत्यर्थः तिष्ठति इत्येव तिष्ठति इत्यर्थः प्रतिष्ठिता इत्युक्ते अतिस्थिरा इत्यर्थः इदानीं तस्य सामान्य अर्थः प्रतिपदस्य अर्थम् अपि वयं दृष्टवन्तः कः हे अर्जुन यस्य पुरुषस्य नेत्रादि इन्द्रियाणि इन्द्रियविषयेभ्यः रूपादिविषयेभ्यः सर्वथा नियन्त्रितानि तस्य पुरुषस्य बुद्धि प्रतिष्ठिता तस्य पुरुषस्य बुद्धि स्थिरा कस्य विषये चर्चां करोति अत्र अन्तिमश्लोकः एषः एकस्य विषयस्य समापनं करोति सः अस्मिन् श्लोके गत्त स्थितप्रज्ञस्य विषये बहुषु श्लोकेषु एकस्मिन्नेव विषये वदन्नासीत् द्वितीय अध्याये सामान्यतया इदानीं वयं दृष्टवन्तः स्थितप्रज्ञलक्षणस्य लक्षणस्य विवरणमस्ति कदा आरम्भः अभवत् अर्जुनः पृष्टवान् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव केशव स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं किं का भाषा इत्युक्ते तस्य लक्षणं मलयाळी इत्यस्य लक्षणं किं मलयाळं वदति किल लक्षणम् इति अर्थेपि अस्ति तद् अथवा तमिळन् इति वदति कथं वदति तमिळ् वदति कारणेन एक तस्य लक्षणं किम् इति वस् पृच्छति स भाषा इत्युक्ते तस्य लक्षणं तस्य लक्षणं किम् इति पृष्टवान् तस्य उत्तरं बहूनि उत्तराणि उक्तवान् इदानीम् ए एकम् उत्तरम् उक्त्वा सः समापयति इतोपि अग्रे नास्ति कारणं स्पष्टमभवत् इति एतावत् पर्यन्तं सः कं कथम् उक्तवान् तस्य एका शैली अस्ति उत्तरकथनस्य एका शैली अस्ति का शैली सा एका विशिष्टा शैली अस्ति तस्य उत्तरकथनस्य तदस्माभिः अवगन्तव्यं सः प्रथमम् एक इतः बहूनि कार्याणि वयं गीतातः पठितुं शक्नुमः अस्माकं जीवने अपि वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः प्रश्नान् प्रष्टुम् अन्ये सर्वविधमार्गान् सः समापयति अहम् एकम् उत्तरं वदामि चेत् तस्य उपरि कीदृशकीदृशप्रश्नः भवेत् इति अवगच्छति कः उत्तमगुरुः किल शिष्यम् अवगत्य उत्तरं वदति सः तदेव अस्माकं तस्य भेदः भगवान् कथम् उत्तरम् उक्तवान् इतः परं तेन किमपि प्रष्टुं न शक्यते तस्य मनसि कीदृशानि उत्तराणि उत्तराणि न कीदृ कीदृशप्रश्नाः आसन् तत् सर्वं मनसि निधाय तस्य सर्वस्यापि उत्तरं सः पूर्वमेव उक्तवान् एवं भवति चेत् एवम् एवं भवति चेत् एवम् एतावत्सु श्लोक एतावत्सु श्लोकेषु किम् उक्तवान् पूर्वपठितश्लोकेषु सः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं सम्पूर्णम् उक्तवान् इतः परं सः एकं कार्यं ततः आरभ्य सः तद् वक्तुम् इच्छति वयं सर्वश्लोकेपि तद् द्रष्टुं शक्नुमः क किं वक्तुमिच्छति इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति भवान् किमपि किमपि अन्यत् उक्त्वा गच्छति चेत् प्रयोजनं किमपि नास्ति भवता मोक्षं प्राप्तव्यं चेत् स्वातन्त्र्यं प्राप्तव्यं चेत् शान्तिः प्राप्तव्या चेत् किं करणीयं भवता इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति तस्य सः एकः एव मार्गः अस्ति इत्युक्ते अस्माकं कृते अस्माकं कृते वदति मनुष्याणाम् एकः एव मार्गः किमर्थम् ज्ञानप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं प्राप्नोति चेत् प्रज्ञ किल स्थितप्रज्ञा इत्येव पृष्टवान् प्रज्ञा स्थिरं न तिष्ठति चेत् किं भवति सर्वं पूर्वम् उक्तवान् किल प्रथमाध्याये एव उक्तवान् सः स्थितप्रज्ञा स्थिर अथवा द्वितीयाध्याये ध्यायतो विषयान् पुंस ततः आरभ्य सः उक्तवान् प्रज्ञा मम बुद्धि एकत्र न तिष्ठति इत्युक्ते कः अर्थः चञ्चलमस्ति चाञ्चल्यमस्ति चेत् किं भवति मम बुद्धिः चाञ्चल्यमस्ति चेत् मम मनसि समाधानं न भवति उपरिष्टात् आगच्छामः चेत् बुद्धिः स्थिरा नास्ति यस्य बुद्धिः स्थिरा नास्ति तस्य किं भवति बहुविधसंशयाः भवति यदा बुद्धिः स्थिरा नास्ति तदा मनसि किं भवति मनः चञ्चलं भवति मनः मलिनं भवति इति उपयोगं करोति तत्र मनः शुद्धं न भवति कस्य मनः शुद्धमस्ति यस्य बुद्धिः स्थिरा अस्ति मनः स्थिरं करणीयं चेत् किं करणीयं बुद्धिस्थिरा करणीया बुद्धिस्थिरा करणीया चेत् किं करणीयं मनः शुद्धं भवेत् मनशुद्धिः कुतः प्राप्नुमः भवती उक्तवती मनः शुद् मनशुद्धिः करणीयं मया मनशुद्धि कुतः अहं प्राप्नोमि मृदा मनशुद्धि मनशुद्धि इति विचिन्त्य उपविशति चेत् मनशुद्धिः भवति वा अथवा अहं मम मनशुद्धिः अस्ति अहं किं किं वदामि एतत् सर्वं सत्यमेव सम्यक् एव तादृश बहुजनाः सन्ति तेषां चिन्तनानुसृतमेव ते चिन्तयन्तः भवन्ति तस्य अर्थः कः तेन मनशुद्धिः न भवति सः मिथ्याचारी अस्ति सः मूढस्वर्गे अस्ति कुत्रापि सः उपविश्य स्वयमेव स्वस्य कल्पनानुसृतं लोकं सर्वं पश्यन् अस्ति किल मनशुद्धि भवेत् मनशुद्धि भवितव्या इत्युक्ते किं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियनियन्त्रणेन एव मनशुद्धिः भवति मनशुद्धिः अस्ति चेदेव बुद्धिः स्थिरा भवति बुद्धिः स्थिरा अस्ति चेदेव शान्तिः भवति अथवा समाधानं भवति कथञ्चित् जीवनं करणीयं चेत् एतत् किमपि करणीयं नास्ति किमर्थं भगवद्गीता पठनीया किमर्थं गीतानुसृतं जीवनं करणीयं किमर्थम् अर्जुनः भगवन्तं पृष्टवान् किमर्थं भगवतः पुरतः कृपया परया विष्टो किल द्वितीयाध्याये यदा कृपया परया आविष्टः अर्जुनः भगवतः नमस्कारं कृतवान् तस्मिन् समये एव भगवान् किं कृतवान् मुखम् उद्घाटितवान् तावत्पर्यन्तं भगवान् किमपि न उक्तवान् कस्य कृते गीता बहूनां कृते तस्य आवश्यकता एव नास्ति वयं चिन्तयामः एतत् नास्ति चेत् जनाः न जीवन्ति वा भगवद्गीता नास्ति चेत् एवमेव जीवनं करणीयं चेत् अस्माभिः किमपि पठनीयं नास्ति गीतायाः अध्ययनस्य कापि आवश्यकता नास्ति किन्तु समाधानजीवितं करणीयं चेत् इत्युक्ते समाधानजीवितम् इत्युक्ते कः अर्थः शान्त शान्तिः आवश्यकी चेत् यदा कथञ्चित् सर्वे जीवनं कुर्वन्ति किल मृगाः जीवनं न कुर्वन्ति वा पशवः अपि जीवनं कुर्वन्ति किल यदा जन्म प्राप्नोति ततः आरभ्य पशवः अपि जीवनं कुर्वन्ति पशवः इत्युक्ते जन्तवः ते अपि जीवनं कुर्वन्ति किन्तु तेषां जीवनस्य अस्माकं जीवनस्य कः भेदः किमर्थं मनुष्यजन्म किमर्थं सनातनधर्म इति वयं वदामः किल अस्माकं धर्म सनातनधर्म इति वयं वदामः हिन्दुधर्मस्य अन्यनाम अस्ति सनातनधर्म सनातनधर्म इत्युक्ते कः अर्थः नाशरहितः धर्मः वयं पदस्य अर्थं सर्वं जानीमः कथं नाशरहितः बहु पुरातन हिन्दुवर्णं न प्राप्नोति वा यथा क्रिस्टियन् मुसल्मान् अथवा जैन बुद्ध सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति एवं वयमपि मरणं प्राप्नुमः किमर्थं सनातन इति वदामः किमर्थं धर्मसनातनमस्ति धर्मसनातनमस्ति इत्युक्ते अस्माभिः स्वातन्त्र्यं प्राप्तव्यं सत्यम् अस्माभिः मोक्षं प्राप्तव्यम् अस्माभिः शान्तिः प्राप्तव्या पुनरभिजननं पुनरभिमरणं पुनरभिजननी जठरे शयनं न भवितव्यम् एतस्य समापनं भवेत् पुनः अपि जन्म पुनः अपि मरणं पुनः अपि कष्टम् एतदेव एतादृशमेव अग्रे अग्रे अग्रे जीवनं न तस्य साक्षात्कारं करणीयम् अनुभवः भवेत् अनुभूतिः भवेत् एकवारं ज्ञानं भवति एकवारं यदा अनुभवः भवति एकवारम् अनुभूतिः भवति पुनः तस्य जन्म नास्ति एकवारं शान्तिः भवति पुनः अशान्तिः नास्ति एकवारं ज्ञानं भवति पुनः अज्ञानं नास्ति कः अर्थः तस्य वयं बहुवारम् उदाहरणानि उक्तवन्तः अस्मिन् प्रकोष्ठे अन्धकारः अस्ति चिन्तयतु सहस्रसहस्रवर्षेभ्यः अन्धकारः अस्ति किन्तु एकवारं भवान् अत्र एकं दीपम् आनयतु एकवारम् एकदीपस्य ज्वालनं करोतु तदानीम् अत्र किं किम् अस्ति इति अवगच्छति किल एकवारं प्रकाशः यदा आगच्छति एकवारं यदा प्रकाशः भवति उदाहरणमेव एतत् एकवारं यदा प्रकाशः भवति तत्र सहस्रवर्षाणि अथवा पञ्चसहस्रवर्षाणि यः अन्धकारः आसीत् सः अन्धकारः गच्छति समानमेव अस्माकम् एकवारम् अस्माकं ज्ञानं भवति एकवारम् अस्माकं मोक्षं भवति एकवारम् अस्माकम् अन्तरङ्गे प्रकाशः भवति पुनः कदापि अज्ञानम् अशान्तिः दुःखं न भवति तद् भवितव्यं चेत् किं करणीयं तदेव सः धर्मः एव सनातनधर्मः तस्य प्राप्तिनिमित्तं यः धर्मः अस्ति यस्य धर्मस्य आचरणं करणीयं करेक्ट् अस्ति तस्य प्राप्तिनिमित्तं यस्य धर्मस्य आचरणं करणीयं तस्य धर्मस्य नाम एव किं सनातनधर्मः तदेव गीतायां वदति तदेव अन्ये अन्यग्रन्थेषु वदति तदेव उपनिषत् मध्ये अस्ति ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪಶ್ಯದು ಸರ್ವತ್ರ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗ್ರಂಥೇಶು ತಸ್ಮಾದೇವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇದು ಎತ್ತಸ್ಯ ನಾಮ ಏನ ಕೇನಾಪಿ ಎತ್ತ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಯಕ್ ಕೋಪಿ ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕರೋದಿ ಯಕ್ ಕೋಪಿ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣಂ ಕೃತವಾನ್ ವೈತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನ ಸಹ ಶೂದ್ರ ವಾ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಾ ವೈಶ್ಯ ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನ ನಾಸ್ತಿ सः कोऽपि भवतु सः मृगेण कर्तुं न शक्यते तस्मादेव मनुष्यजन्मस्य प्राधान्यं मनुष्यजन्मनः प्राधान्यं किमर्थं यदा मनुष्यजन्म भवति तदा एव तेन किं कर्तुं शक्यते सनातनधर्मस्य आचरणं कर्तुं शक्यते कोऽपि मृगः तस्य इन्द्रियनियन्त्रणं करोति वा वयं न जानीमः तस्मिन् विषये किल किन्तु मनुष्यः भवति चेत् सः तत् कर्तुं शक्नोति कारणं तस्य हस्ते एकः विशेष अवयवः अस्ति अथवा सः एव सृष्टवान् तत् किं मनः मनः इति वयमेव सृष्टवन्तः किल चिन्तनानि अस्माकं प्रतिदिनं वयं तस्य सृष्टिं कुर्मः तत् शुद्धं भवेत् तत् शुद्धं भवति चेत् बुद्धिः तिष्ठति बुद्धि तिष्ठति चेत् स्थितप्रज्ञः भवानेव स्थितप्रज्ञः इति उक्तवान् तत् कर्तुम् अन्यमार्गः कोऽपि नास्ति एकः एव मार्गः अस्ति भवतः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोतु इन्द्रियनियन्त्रणं कथं करोति बहवः उपायाः उक्ताः आहत्य अत्र वदति एतत् एतस्मिन् श्लोके आहत्य वदति सः स्पष्टं तस्य थियरि वदति सः किं वदति इन्द्रियनियन्त्रणं करणीयम् अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति इन्द्रियनियन्त्रणं यः करोति सः तस्य मनशुद्धिः भवति यस्य मनशुद्धिः भवति तस्य प्रज्ञा तिष्ठति यस्य प्रज्ञा तिष्ठति सः एव स्थितप्रज्ञा सः एव योगी सः एव सन्न्यासी कथं तत् कथं करणीयम् इति अस्माभिः पूर्वतन श्लो श्लोकाः श्लोकान् वयं यदा पश्यामः तदा अवगन्तुं शक्नुमः भिन्नभिन्नमार्गाः उक्तवन्तः एकः सामान्यतया पश्यामः आहत्य सर्वं मिलित्वा पश्यामः चेत् एकमार्गं सः उक्तवान् विषयाः नास्ति नास्ति नास्ति इति उक्त्वा गच्छतु किल इन्द्रियः इन्द्रियविषयः द्वयमस्ति किल तदेव अस्मिन् श्लोके अपि वदति पूर्वमपि उक्तम् एतत् इन्द्रियः इन्द्रियविषयः कः एतत् अवगन्तव्यं तदेव वयं कर्तुं शक्नुमः इन्द्रियः इन्द्रियविषयः कः नेत्रं नेत्रं नेत्रस्य विषयः दर्शनं किल वस्तु अस्ति इति कारणेन भवान् पश्यति वा एकवस्तु अस्ति इति कारणेन पश्यति वा दूरवाणी अस्ति अत्र तेन कारणेन पश्यति वा न भवतः नेत्रमस्ति इति कारणेन भवान् पश्यति वा तदपि न नेत्रमपि अस्ति वस्तु अपि अस्ति प्रकाशः अपि अस्ति तेन कारणेन पश्यति वा न सत्यं किल तेन कारणेन द्रष्टुं शक्यते द्रष्टुं शक्यते मम प्रश्नः शक्यते वा न वा इति नास्ति केन कारणेन कः हेतुः दर्शनस्य हेतुः कः भवान् द्रष्टुम् इच्छति किल काम भवतः आग्रहः भवान् इच्छति चेदेव भवान् पश्यति नो चेत् भवान् न पश्यति स्पष्टं वस्तु अस्ति इति कारणेन भवान् पश्यति इति भवान् चिन्तयन् अस्ति अधुना इदानीन्तनलोके नवनवतिप्रतिशतं जनाः अथवा नवतिप्रतिशतं जनाः अपि वयं कीदृशजीवनं कुर्मः वस्तुपृष्ठतः गच्छामः अस्माकं मनः कथं गच्छति एकैकदिनं वस्तु एव आधारः अस्माकम् अस्माकम् अन्तरङ्गम् आधारः न सत्यम् अस्ति चिन्तयतु किमपि कस्मिन्नपि वस्तु उपरि भवतः आग्रहः जातः एकपुष्पस्य भवतु एकमहिलायाः भवतु अथवा एकधनस्य भवतु अथवा एकस्थानस्य भवतु सर्वमपि केवलं दूरवाणीत्येव न चिन्तनीयमस्ति यत्र कुत्रापि चिन्तयितुं शक्नुमः यत्र कुत्रापि अस्माकं मनः गच्छति कार्यानस्य उपरि भवतु किल भिन्नभिन्नवस्तुषु भवति किल वयं कत् केन आधारेण अद्य अस्माकं तत्र चिन्ता गच्छति वस्तु आधारेण गच्छति प्रथमं भगवान् वदति प्रथम उपायः अस्ति वस्तु प्रधानं न तस्य अर्थः कः वस्तुकारणेन भवतः काम न तदवगच्छतु प्रथमं तस्य तदर्थं किं करणीयं यदा यदा एकैकवस्तु पश्यति ततः पलायनं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति अथवा यदा यदा एकैकवस्तु पश्यति तस्य पृष्ठतः गच्छति चेदपि प्रयोजनं नास्ति अद्यतन थियरि मध्ये अद्यतन नूतन नवीन नवीनथियरि मध्ये विशिष्य एतादृश केपिटलिस्ट् कण्ट्रीस् मध्ये कथं ते चिन्तयन्ति वस्तु आधारेणैव तेषां चिन्तनमस्ति तदेव अहम् उक्तवान् यद् लघुविषयः न तेषां चिन्तनस्य आधारः वस्तु एव सत्यं तत् अस्ति इति कारणेन मया उपयोगः करणीयः किमर्थं मया उपयोगः न करणीयः उपयोगं करोति चेत् किं तदस्ति किल तस्य नाशः भवति वा तादृशमेव चिन्तनं चलति किल अद्य कोऽपि किमपि असमीचीनप्रवृत्तिं न करोति तस्य न्यायः कः अद्यतन वस्तुनाशः न करणीयः सत्यं वस्तुनाशः न करणीयः इति एकसिद्धान्तः तत् सोशियल् एतद् मध्ये किन्तु वैयक्तिकदर्शने भवतः जीवनदर्शने भवतः वैयक्तिकफिलोसफि मध्ये तदर्थं न भवान् तत् न करोति वस्तु अस्ति वस्तु भवतु न भवतु तस्य नाशः भवतु नाशः न भवतु तत्सर्वं भवतः जीवने किमपि न करोति भवतः जीवने भवता तद् न करणीयं किमर्थं भवतः अन्तरङ्गस्य परिष्कारः तदेव वस्तुपृष्ठतः गमनं मास्तु इति प्रथमचिन्तनं करोतु तस्य आधारेण जीवनस्य दर्शनं न करोतु यदा वस्तुपृष्ठतः जीवनस्य आधारदर्शनं करोति अर्थ अधिष्ठितजीवनं भवति अथवा काम अधिष्ठितजीवनं भवति अर्थ अधिष्ठानम् अथवा काम अधिष्ठानं न धर्म अधिष्ठानेन जीवनं करणीयम् किल मोक्ष विषये चतु चत्वारः मार्गाः किल चतु चत्वारि सोपानानि धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षम् इति यत् सम्भवति स्वातन्त्र्यम् इति सम्भवति एव स्वातन्त्र्यं केन कुतश्चित् वयं क्रेतुं न शक्नुमः स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते तस्मादेव वदति किल पूर्वस्वातन्त्र्यसमर सन्दर्भे स्वात फ्रीडम् फैट् यदा अभवत् तस्मिन् समये अपि सुभाषचन्द्रबोसदृशजन्म जनाः उक्तवन्तः स्वातन्त्र्यं मम जन्मावकाशः तस्य वाक्यं पठितवन्तः स्वातन्त्र्यं मम जन्मावकाशः स्वातन्त्र्यं ब्रिटिश् जनैः दातव्यं न स्वातन्त्र्यं केनापि दातव्य वस्तु न स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रः भवतु इति मम जन्मावकाशः भवता मम स्वातन्त्र्यं दातव्यं नास्ति मम स्वातन्त्र्यं मयि अस्ति मम अन्तरङ्गे मम स्वातन्त्र्यमस्ति मया किं करणीयं मम स्वातन्त्र्यमहं कथं प्राप्नोमि अथवा मोक्षमहं कथं प्राप्नोमि मम स्वत्वस्य आविष्कारः मया करणीयः मम स्वत्वस्य आविष्कारे एव तस्य नाम एव किं स्वातन्त्र्यं स्वत्वस्य आविष्कारनिमित्तमेव एजुकेशन् स्वामीविवेकानन्दस्य वाक्यमस्ति एतत् एजुकेशन् इति तस्य एकं पुस्तकमस्ति तत् पुस्तके सः सम्यक् स्पष्टं लिखितवान् अस्ति विद्याभ्यासः इत्युक्ते विद्यायाः ज्ञानस्य अभ्यासः अभ्यासः इत्युक्ते प्राक्टीस् विद्या प्राक्टीस् करणीयं वस्तु एव विद्यायाः अभ्यासः एव विद्याभ्यासः तत् किं निमित्तं स्वातन्त्र्यनिमित्तं किं स्वातन्त्र्यं स्वत्वस्य आविष्कारः स्वस्य स्वत्वस्य आविष्कारः करणीयः वयं कस्मिन् विषये अस्माकं स्वत्वस्य आविष्कारं कुर्वन्तः स्मः एतत् जीवने यदा आगच्छति भिन्नभिन्न विषयेषु आगच्छति एतत् बहु सरलविषयः एव प्रतिदिनजीवने एतत् भवति अस्माकं वस्त्रे स्वत्वमस्ति वा पश्यतु अस्माकं भोजने स्वत्वमस्ति वा पश्यतु अस्माकं भोजने अस्माकं वस्त्रे अस्माकं व्यवहारे अस्माकं भाषायां स्वत्वं नास्ति चेत् कथं भवतः स्वत्वं भवति अभ्यासेनैव एतद् भवति इति पूर्वमेव उक्तवान् खलु अवगच्छति वा एतत् कान् काण्टेस्ट् अवगच्छति अभ्यासेन एव किं भविष्यति विद्या भवति अभ्यासेन एव ज्ञानं भवति अभ्यासेन एव ज्ञानं भवति मम अभ्यासः प्रतिदिनम् अहं किं कुर्वन् अस्मि तदेव अभ्यासः किल योगाभ्यासः इति वयं वदामः योगाभ्यासः इत्युक्ते किं संस्कृतं न जानीमः चेत् एतत् सर्वमेव प्राब्लम् पूर्वमेवं सर्वं विवरणं करणीयं नास्ति संस्कृतेन विद्याभ्यासः इति वदति चेत् जनाः अवगच्छन्ति एतत् किम् इति इदानीं विद्याभ्यासः इत्युक्ते किम् एजुकेशन् इति वदति एजुकेशन् इत्युक्ते किं विद्याभ्यासः एजुकेशन् इति पदस्य विग्रहः कः विद्याभ्यासम् इति पदं विद्यायाः अभ्यासः इति स्वातन्त्र्यं स्वत्वस्य आविष्कारः स्वातन्त्र्यम् एतत् एतादृश अवगमनस्य नाम एव अर्थज्ञानम् इति वदति डिक्षनरि पठनस्य नाम अर्थज्ञानमिति न वयं कुत्रापि जीवनं कुर्मः अद्य तस्मादेव वदति किम् उक्तवान् स्वातन्त्र्यं भवितव्यम् इत्युक्ते मोक्षं भवितव्यम् इत्युक्ते शान्तिः भवितव्या इत्युक्ते अस्माभिः अभ्यासः करणीयः अभ्यासेन तु कौन्तेय इति भगवान् एव वदति तस्य वाक्यमेव अस्ति अभ्यासेन एव प्राप्तुं शक्यते तस्य अभ्यासस्य एक उपायम् अत्र सः उक्तवान् कः उपायः अभ्यासस्य उपाय इन्द्रियनियन्त्रणं हम्म। करोति हम्म। इन्द्रियनियन्त्रणं करोति भवान् मोक्षं प्राप्नोति कथम् एतत् करोति तत् प्राप्नोति इत्युक्ते टु प्लस् टु करोति चेत् फोर् भविष्यति कथं तदेव गणितस्य नियमः सत्यम् एतदेव जीवनस्य नियमः एषः एव जीवनस्य नियमः कः इन्द्रियनियन्त्रणं करोति भवतः मनः शान्तं भवति कारणमपि वयं वक्तुं शक्नुमः मनः इत्युक्ते किं तदपि अवगन्तुं शक्नुमः इदानीं तत्सर्वं चिन्तनीयं नास्ति इन्द्रियनिग्रहणं करोतु इत्येव भगवान् उक्तवान् वस्तुतया तदपि अवगन्तुं शक्नुमः मनः इत्युक्ते किं बहूनि चिन्तनानि तदेव मनः किल अहं पूर्वमपि उक्तवान् मनः इति वस्तु अस्ति वा मम हस्तः इति अस्ति पादः इति अस्ति नेत्रम् इति अस्ति कर्णः इति अस्ति अहं प्रदर्शयितुं शक्नोमि एतादृशमनः कुत्र अस्ति अहं मम शरीरस्य छेदं करोमि चेत् मनः प्राप्नोति वा ओ एवं चेत् मनः नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा पुनः किमर्थं सैकाटिस्ट् अस्ति किमर्थं भवान् टेन्शन् अनुभवति किमर्थं भवान् दुःखम् अनुभवति भवतः हस्ते दुःखम् अनुभवति वा भवतः वक्षसि दुःखम् अनुभवति वा भवतः मस्तके दुःखम् अनुभवति वा भवान् दुःखं कुत्र अनुभवति मनसि मनास्ति किं मनः एतादृश एकवस्तु नास्ति सूक्ष्मशरीरमस्ति तत् किल तत् सूक्ष्ममस्ति सूक्ष्मं कथमागच्छति सूक्ष्मं वयमेव एतत् शरीरमपि स्थूलशरीरमपि वयमेव सृष्टवन्तः सत्यं वयमेव सृष्टवन्तः किल भगवानेव पूर्वम् उत्तरम् उत्तराणि उक्तवान् भवतः शरीरं शैशवकाले कथमासीत् यौवनकाले कथमासीत् इदानीं कथमस्ति द्वादशवर्षाभ्यन्तरे ट्वेल्व् इयर्स् मध्ये किं भवति सम्पूर्ण सेल् नूतनम् आगच्छति एवमेव सैन्स् वदति किल सम्पूर्ण सेल् मरणं प्राप्य नूतन सेल् भवति शरीरे द्वादशवर्ष द्वादशवर्ष एक व्या वयं वदामः किल एकचक्रं तत् एकचक्रमस्ति तत् एकचक्रमध्ये शरीरस्य सम्पूर्ण सेल् नूतनमागच्छति तस्य अर्थः कः मम पूर्वतन द्वादशवर्षपूर्वं मम एतत् शरीरे आसीत् इति एकः अंशः अपि इदानीं नास्ति एतत् नूतनं शरीरमस्ति मम शरीरं स्थिरं नास्ति शरीरं नूतनं नूतनं नूतनं नूतनं भवति किन्तु का भूमि भ्रमणं करोति करोति वा न करोति किमर्थं भवान् भूमिभ्रमणं करोति भवान् पश्यति वा भवान् अत्रैव तिष्ठति किल भवान् कथं वदति भूमिभ्रमणं करोति इति वयं सैन्स् शास्त्रग्रन्थान् पठित्वा वदामः किल केचन अवगतवन्तः शास्त्र एतद् मध्ये जनाः अवगतवन्तः ते वदन्ति तत् अनुसृत्य वयं वदामः समानमेव अस्माकमपि शास्त्रेषु उक्तमस्ति अनुभूय ते उक्तवन्तः एतत् शरीरं स्थिरं नास्ति बोडि इति यद् अस्ति तत् स्थिरं नास्ति क किमर्थं मम अस्ति इति अहं चिन्तयामि कारणं तस्य एकं नैरन्तर्यमस्ति निरन्तरं कण्टिन्यूस् अस्ति तत् तस्मात् अहं तस्य विच्छेदं न पश्यामि तेन कारणेन अहं बोडि अस्ति इति चिन्तयामि सत्यं समानमेव सूक्ष्मशरीरे अन्यदेकमस्ति मनः तदपि एवमेव मनः अपि वस्तुतया नास्ति इति वस्तु एव किन्तु अविद्यमान एकवस्तुम् एकवस्तु वयं निर्मास्यामः अथवा वयं तस्य निर्माणं कुर्मः तदनन्तरं तस्मिन् मनसि वयं दुःखम् अनुभवामः कथं कथमेतत् अविद्यमानबोडि मध्ये किल वयं भिन्नभिन्नरोगकारणेन वेदनामनुभवामः बोडि नास्ति वा शरीरं नास्ति वा अहं वेदनाम् अनुभवामि तदेव वेदान्ते वदति मिथ्य नास्ति इति न अद्यतन अस्माकं स्थितिमध्ये तदस्ति किल अहम् अनुभवामि मम ततः उपरि मया गन्तव्यम् उपरि गच्छामि चेत् मम एतत् नास्ति अवगतम् यदा अहम् उपरि गच्छामि उपरि गमनेन अहम् अवगन्तुं शक्नोमि एतत् स्थिरं नास्ति एतत् मम मम बाधा न भवति एतस्य किमपि भवतु मम किमपि न भविष्यति तदर्थं मया किं करणीयं बाडितः उपरि गन्तव्यं शरीरात् उपरि शरीरात् उपरि गच्छति इत्युक्ते कुत्र गच्छति मनो मनोमण्डलं प्रति गन्तव्यं यदा ततः अपि भवान् अग्रे गच्छति मनसः अपि भवान् शुद्धीकरणं करोति मनसः शुद्धीकरणं कर्तुम् एक उपकरणमस्ति इन्द्रियाणि तदुक्तं किल तदेव अस्मिन् श्लोके अस्ति इन्द्रियाणां द्वारा भवान् शुद्धं करोतु मनः कथम् इन्द्रियाणां द्वारा अहं शुद्धं करोमि नियन्त्रणं करोतु भिन्नभिन्न उपायम् उक्तवान् प्रथम उपायम् उक्तवान् वस्तु नास्ति इति पश्यतु अनन्तरं किं वस्तु नास्ति एतद् वस्तु नास्ति वस्तु नास्ति इति अहम् अवगतवान् वस्तु नास्ति इति यदा अहम् अवगच्छामि मयि तत् कीदृशपर केचन जनाः वदन्ति अहं सर्वम् अवगतवान् वस्तु एव नास्ति एतादृशवाक्यैः किमपि कार्यं न चलति तस्य नाम एव विद्याभ्यासः अभ्यासः करणीयः एतद् वस्तु मम अथवा नास्ति ममत्वं ततः गच्छेत् ममत्वं यदा आगच्छति सम्बन्धः यदा करोति तदानीं किं भवति कष्टम् आगच्छति तस्मात् प्रथमं प्रथमं वस्तुषु एका वैराग्यं जनयतु तस्य नाम एव वैराग्यं सर्वं मलयाळपदानि न स्वीकरोतु वैराग्यम् इत्युक्ते मलयाळे किं डि तत् केवलं डिटाच्मेण्ट् तद् मम नास्ति इति तदेव उपनिषत् मध्ये वदति तेन त्यक्तेन भुञ्जीत भवान् भोजनं करोतु भवान् स्वीकरोतु उपयोगं करोतु किन्तु कथम् उपयोगः करणीयः തസ്യ ഉപരി വിദ്യമാന ആസക്തിം त्यजतु तस्मादेव गान्धिजी सम्पूर्णं भगवद्गीतायाः व्याख्यानं कथं लिखितवान् अनासक्तियोगः तस्य गान् गान्धिजी गीताव्याख्यानस्य नाम आसक्तिः मास्तु कुत्रापि यदा आसक्तिः भवति तदानीं भवान् वस्तु इत्येव भवान् परिणमति वस्तुमध्ये नाशः भवति दुःखं जनयति वस्तुमध्ये उत्कर्षः भवती उत्कर्षं जनयति भवतः सुखदुःखस्य आधारः कः भवति वस्तु भवति सत्यं तस्मात् ततः डिटाच् करोतु डिटाच् करोतु इत्युक्ते वैराग्यम् आसक्तिं मास्तु तदर्थं वैराग्यस्य प्राक्टीस् करणीयं एतत् कथं कर्तुं शक्नुमः बहु सरलतया उक्तवन्तः इन्द्रियनियन्त्रणं करोतु इति तदर्थम् एकैक लघु लघु लघु लघु लघु विषयेषु आरम्भः करणीयः अस्माकं विषये वयमेव स्वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तद् मन्दं मन्दं ततः यदा वयं बहिः आगच्छामः इन्द्रियनियन्त्रणद्वारा तद् नास्ति तद् नास्ति तद् नास्ति इति आगच्छामः तदानीं केच कदाचित् किं भवति अस्माकं चिन्तनं मम शरीरमेव अहम् इति चिन्तनम् आगच्छति किल बोडि एतदेव अहम् इति चिन्तनम् आगच्छति तत्र पुनः वदति इन्द्रियविषयात् अपि बहिर् आगच्छतु इन्द्रियेभ्यः अपि बहिरागच्छतु स्टेप् बै स्टेप् गन्तव्यं प्रथमम् इन्द्रियविषयाणां नियन्त्रणं करोतु अनन्तरं किं करणीयम् इन्द्रियनियन्त्रणं करोतु सरलमेव इन्द्रियविषयाणां नियन्त्रणं करोति चेत् इन्द्रियनियन्त्रणं सरलम् इन्द्रियविषयाणां नियन्त्रणं विना इन्द्रियनियन्त्रणं कर् करोति चेत् प्रयोजनमपि नास्ति अहम् इन्द्रियनियन्त्रणं करोमि नेत्रं निमीलयामि किन्तु किं प्रयोजनं मम सर्वविध अस्वास्थ्यं चलति एव सत्यं तदर्थं किं करणीयं पूर्वकाले ऋषिमुनिजनाः किं कृतवन्तः वानप्रस्थं स्वीकृतवन्तः कारणं किं यदा समाजे जीवनं करोति बहुविधकार्याणि अस्मान् पीडयति वयं सर्वे किमर्थं जीवनं कुर्मः इदानीम् एकैकदिनम् अस्माकं पश्यामः सर्वं वयं वदामः तत् नावश्यकम् एतत् नावश्यकं ब्रह्मविद्या तत्सर्वं वदामः किन्तु लघुविषयः भवति दश डालर् सम्भाषणं भवति चेत् सर्वं समाप्तं सर्ववेदान्तस्य अपि सर्वविध एतादृशकार्यस्य अपि चिन्ता तादृशविषयः न एषः तस्मादेव वक्तुं सर्वं बहु सरलम् किन्तु प्राक्टिकल् कर्तुमेव एतादृशऋषयः आसन् ते किं कृतवन्तः वनं कृत्वा वासं कृतवन्तः इदानीन्तनकाले एतस्य करणाय किं करणीयम् ईश्वर अनुग्रहः आवश्यकः बहु सरलं न एतत् कारणं पूर्वकाले इतोपि सरलमासीत् इदानीं तादृश वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः किल वयं यदा भारते आस्म तदानीम् अस्माकम् आवश्यकताः आसन् इदानीम् अत्र आगत्य जीवनानन्तरम् अस्माकं विषय आसक्तिः कथमभवत् इदानीन्तन अस्माकम् आवश्यकताः किं किम् आवश्यकमिति वयं चिन्तयामः ए सि विना जीवनं कर्तुं शक्यते वा मशकाः सन्ति चेत् जीवनं कर्तुं शक्नोति वा मलिनमस्ति चेत् जीवनं कर्तुं शक्नोति वा बहवः बहवः विषयाः तादृशं किल शरीरमपि तदनुसृतम् एतत् करोति किल शरीरे अपि रोगाः आगच्छन्ति अस्माकं काले काले काले एतत् वयं न कुर्मः चेत् अस्माकं भिन्नभिन्नरोगाः आगच्छन्ति कारणं किं शरीरः अपि वातावरणानुसृतं गच्छति मनः अपि एवं गच्छति तस्मात् वातावरणं परिसरं किमपि न करोति इति सर्वं न चिन्तयतु सर्वं बहु करोति तस्मादेव पुण्यभूमिः इति सर्वं वदति भारतस्य भूमिः तस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते तदा भोगभूमिः इत्युक्ते भोगभूमिः एव भोगभूमिमध्ये चिन्तनं तादृशचिन्तनमेव आगच्छति भोगचिन्तनमेव अधिकम् आगच्छति तत् अतिरिच्य अग्रे गन्तव्यं चेत् तादृशसामर्थ्यम् आवश्यकं तदस्ति चेत् पुनः अत्र तिष्ठति वा एतदेव त्यक्त्वा गच्छामि किल किन्तु परिश्रमः करणीयः तदा वदति सः प्रथमविषयः सः कः अस्ति वस्तुषु इन्द्रियविषयेभ्यः मन्दं मन्दं वैराग्यं जनयतु तदनन्तरम् इन्द्रियाणां त्यागं करोतु एतद्वयमपि कर्तुं किम् आवश्यकमिति वदति ईश्वर अनुग्रहः आवश्यकः केचन जनाः कुर्वन्ति कथं पूर्वजन्मनि ते कृत्वा आगतवन्तः झटिति ते एतत् कियत् किमपि भवतु ते अग्रे गच्छन्ति किल वयं बहून् जनान् वयं तादृशान् पश्यामः विंशति स्वामिचिन्मयानन्दस्य सर्वं जीवनं स्वीकृत्य पठामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यौवनकाले साक्षात् भिन्नजीवनं कृतवान् सः एकस्मिन् क्षणे तस्य चिन्तनस्य परिवर्तनम् अभवत् पुनः गमनं कथमासीत् पुनः सः मोक्षपर्यन्तं झटिति गन्तुं शक्तवान् कथं बहु बहवः सन्ति तादृशः तत् कथं तेषां पूर्वजन्मसंस्कारः किन्तु अस्माभिः किं करणीयं तदर्थं किं कर्तुं शक्नुमः प्रार्थनां कुर्मः चेत् प्रार्थनया समर्पणेन वयं किं कर्तुं शक्नुमः अस्माकम् इन्द्रियनिग्रहाय प्रयत्नः करणीयः प्रार्थना किमर्थं प्रार्थना करणीया इत्येव वदति तदेव स्पष्टता पुनः इन्द्रियपूरणाय प्रार्थना न करणीया इन्द्रियपूरणाय इत्युक्ते इन्द्रियविषयाणां पुनः पुनः प्राप्तिनिमित्तं पुनः प्रार्थनां करोति चेत् तस्य नाम आध्यात्मिकमिति किमपि नास्ति तदेक बिस्नेस् एव किल अहं मन्दिरं गत्वा वदामि एतावत् धनं ददामि मम एतावत् ददातु इत्युक्ते कः अर्थः तो एक करोमि <laughs> इत्युक्ते कः अर्थः तत्र नाम सर्वं के स्थापितवन्तः ते बहु बुद्धिपूर्वमेव स्थापितवन्तः शत्रु इति भवतः चिन्तनं गच्छेत् तेन ശത്രോഹ സംഹാര ഭവതഃ അന്തരംഗി പ്രഥമം ഭവത് ഇല്ല സർവവിധ പ്രാർത്ഥനാ എവമേവ സാമാന്യ പ്രാർത്ഥനാ ഇവ ഭവതി ദീപ ദീപജ്വാലനം കരോതി ഏക പ്രാർത്ഥന വയം വദാമഃ കിം കാ പ്രാർത്ഥന ദീപജ്വാലന സമയ ശിവം ഭവതു കല്യാണം ആയുരാരോഗ്യവർദ്ധനം ശത്രുബുദ്ധി വിനാശായ ശത്രുബുദ്ധി ഇത് ഏക പദമസ്തി शत्रुबुद्धिनाशः भवतु कस्य मम मम शत्रुबुद्धिः गच्छतु तदर्थमहं प्रका प्रकाशं करोमि तदर्थमहं दीपं ज्वालयामि अहं दीपं ज्वालयामि चेत् प्रकाशः आगच्छति किल ज्वालनम् इति कर्म कः करोति अहं करोमि मया कर्तुं शक्यते इति कार्यं किं तत् कर्म अवगच्छति वा भवान् तत् लघु लघुकार्यमेव एकदीपज्वालनम् इति कर्म दीपज्वालनकर्मे किमस्ति प्रकाशं भवान् आनयति अद्यपर्यन्तम् अविद्यमानप्रकाशं सृष्टं भवति तत्र सेम् तस्मिन् सन्दर्भे भवतः मस्तके अपि किं भवेत् तदर्थमेव प्रार्थना त्रीणि कार्याणि भवान् मिलित्वा करोति कर्म भावना प्रार्थना एतानि त्रीणि कार्याणि मिलित्वा यदा भवति तदा अन्तरङ्गे किं सम्भवति शत्रुबुद्धि विनाश तदर्थमेव दीपज्वालनं करोति दीपज्वालनसमये भवतः भावनायाः अत्यन्तप्राधान्यमस्ति तस्मादेव वदति गृहे अन्यत् किमपि कुर्वन्तः दीपं न ज्वालयतु किल बहुजनाः सन्ति दूरदर्शनं पश्यन्तः दीपं ज्वालयति भावनानुसृतमेव सृष्टिः भवति खलु सर्वदा वदामः मम मनसि किम् अस्ति तदेव सृष्टिः भवति अहं विनायकस्य निर्माणार्थम् उपविशामि किन्तु मनसि एकवानरस्य स्वरू स्वरूपमेव आसीत् आञ्जनेयस्य ध्यानमेव कृतवान् तस्मात् किम् अभवत् विनायकं प्रकुर्वाण रचयामास वानर अहं किं कर्तुम् उपविष्टवान् विनायकं कर्तुम् उपविष्टवान् किन्तु किम् अभवत् निर्माणसमये वस्तु मम समानवस्तु एव वस्तूनि कानि इति न तत्र प्रश्नः वस्तूनां स्थानम् अत्यन्तलघुस्थानं तत्र त्रीणि वस्तूनि भवति अधिष्ठानं तदा कर्ता तत्र किं किं भवति एकवस्तु एकघटं निर्माणं करोति इति चिन्तयतु एतान्ते सम्यक् उदाहरणानि वदन्ति एकघटस्य निर्माणं करोति घटनिर्माणे अधिष्ठानवस्तु किमस्ति मृत् किल घट घटस्य पोट् निर्माणं करोति तद् मृत् अस्ति केवलं मृत् घटं भवति वा न मृत् घटं करोति इति एक क्रिया आवश्यकी तत्र किल एककरणम् इति वदति तस्य एकक्रिया एकवर्ब् भवेत् तत्र करोति घटं करोति इति कथं कर्तुम् अन्य एकः आवश्यकः कुम्भकारः कुम्भकारः अस्ति घटं कर्तुं वस्तु अस्ति घटं करोति इति क्रिया चलति घटं भविष्यति वा अन्यत् किमपि भवति घटं न भवति घटं कदा भवति तस्य भावना एतत् घटं भवेत् इति चिन्तितवान् घटमभवत् एतदन्य पात्रं भवतु स्थालिका भवतु इत्येव सः चिन्तितवान् स्थालिका भवति इदानीं सत्यम् एवमेव अस्माकं तस्मिन् लोके अत्यन्तं अस्ति तस्मादेव मनुष्यः अन्येषां सर्वेषां तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति जन्तूनां मनुष्यस्य तदस्ति तदेव शङ्कराचार्यः वदति मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः एतत् त्रयमपि अत्यन्तं दुर्लभं लोके एतत् त्रयं मिलति चेत् भाग्यवन्तः इति चिन्तनीयं मनुष्यत्वं मनुष्यः इति मनुष्यत्वं सिंहत्वम् अस्ति चेत् न पर्याप्तं मृगत्वम् अस्ति चेत् न पर्याप्तं पशुत्वम् अस्ति चेत् न पर्याप्तं भवान् कर्तुं न शक्नोति यदा भवति मनुष्यत्वम् इति आगच्छति तस्मिन् समये भवता किं कर्तुं शक्यते कर्म कर्तुं भवति अधिकारः अस्ति इत्युक्ते भावना भावना भवता हस्ते अस्ति तस्य भावनायाः वर्धनाय एव अस्माकम् आचार्याः बहुविधस्तोत्राणि दत्तवन्तः स्तोत्राणि किमपि वृथा नास्ति सर्वविधस्तोत्राणि भावनाः एव कवि कवयः कवितां लिखन्ति कथं कवितां लिखन्ति भावना किल तेषाम् अन्तरङ्गे भावना मेघः यदा गच्छति इति कालिदासः दृष्टवान् मेघस्य कृते सः सन्देशं प्रेषितवान् कथं भावनां कृतवान् इति पश्यतु समग्रमेघस्य कृते जीवः दत्तः तेन तदेव एकवृक्षं पश्यति एकलता पश्यति किमपि पश्यतु तत्र सर्वत्र जीवस्य स्फुरणं यदा पश्यति सः भावना तस्य भावनायुक्तः भवति भावयुक्तः भवति तेन उत्तमानि कार्याणि स्रष्टुं शक्नोति अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि भावनायाः तादृशप्राधान्यमस्ति वयं बाल्यकालतः बालकानाम् अन्तरङ्गे कीदृशीं भावनां जनयामः किं करोतु इति भावनां ददाति मातुः पितुः भावनानुसृतं सृष्टिं कर्तुं प्रयत्नं करोति तस्मिन्नपि सः मृत्तु नास्ति किल बालकः अथवा बालिका मृत् नास्ति तत्र जीवः अस्ति ईश्वरचैतन्यमस्ति तस्य भावनायाः लोकस्य विकासः कारणीयः तस्य नाम विद्याभ्यासः तस्य तदस्ति चेत् स्वातन्त्र्यं प्राप्नोति अहं किमर्थम् उक्तवान् इन्द्रियाणि भवतु अथवा इन्द्रियविषयः भवतु इन्द्रियविषयाणाम् इन्द्रियाणाम् एतस्य सर्वं नियन्त्रणार्थम् अस्माकं हस्ते अद्य वयं जानीमः इति एकवस्तु किं भावना अस्माकं भावना तादृशी भवेत् अस्माकं भावनायाः उपरि अस्माकं ध्यानं भवेत् तस्य नाम एव श्रद्धा एकैककार्ये अपि अस्माकं तादृशी श्रद्धा स्यात् बहूनि उदाहरणानि वक्तुम् अहं वस्त्रं धरामि चेत् किमर्थमहम् एतत् वस्त्रं धरामि वस्त्रधारणं किं कमपि स्वीकृत्य चिन्तयतु कमपि विषयम् अद्य वयं प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तम् आचरामः तत् सः विषयः भवतः जीवनेन सह कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा अहं किमर्थम् एतादृशमेव एतद् धरामि सर्वत्र वयम् अस्वतन्त्रः वयं वदामः अहं स्वतन्त्रः मम स्वातन्त्र्यमस्ति इति वयं वदामः किल अत्रत्य एतद् मध्ये प्रथममेव लिखति किल किं स्पीक् कर्तुं स्वातन्त्र्यं किल सम्भाषणं कर्तुं तदेव किल प्रथमं वक्तुं स्वातन्त्र्यं वक्तुं भवतः स्वातन्त्र्यमस्ति वा अद्य वक्तुं भवतां स्वातन्त्र्यमस्ति वा वक्तुं स्वातन्त्र्यम् अन्येन दातव्यं न वक्तुं स्वातन्त्र्यम् अन्तरङ्गे भवेत् तस्य जननं करणीयं तत्र तद् नास्ति चेत् भवान् स्वतन्त्रतया वक्तुं न शक्नोति भवान् सर्वदा भयेनैव जीवनं करोति तस्मात् एव उपनिषत् आह्वानं कृतवन्तः उपनिषत् उक्तवन्तः किम् अभीः एकमेव पदं विवेकानन्दस्वामीजी उक्तवान् अत्यन्तम् अहम् इच्छामि तत् पदं किम् उपनिषत् सन्देशे अभीः इति अभीः इत्युक्ते भीतिः मास्तु भीतः मास्तु कस्मिन् विषये भीतः मास्तु कस्मिन्नपि विषये भीतिः मास्तु भवान् अभिः भवतु भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानचैतन्यम् एकवारं भवान् अनुभवतु भवान् अपि अन्ये सर्वे अपि समानाः एव खलु एतत् सर्वं वाक्ये वक्तुं बहु सरलमस्ति तस्य किञ्चित् बोधः अन्तरङ्गे भवेत् तस्य नाम एव अहं बोधः किं वदति अहं बोधः अहङ्कारः न अहङ्का अहङ्कारः अस्ति अस्माकं अहमस्मि इति एक एकचिन्तनम् अहङ्कारः किन्तु अहं बोधः इत्युक्ते किम् अन्तरङ्गे विद्यमानबोधः एषः एव बोधः तत्र अस्ति एषः एव बोधः तस्मिन् अस्ति मया किमर्थं भयमनुभोक्तव्यम् सत्यम् तत् अवगन्तुं किञ्चित् कष्टमस्ति अवगन्तुं कः मार्गः एवं वरं वाक्यैः वाक्यैः श्लोकैः पदैः व्याख्यानैः सर्वं वक्तुं शक्नुमः किन्तु अवगन्तव्यं चेत् किं करणीयम् अनुभवः प्राप्तव्यः अनुभवः प्राप्तव्यः चेत् कः मार्गः एकः एव मार्गः अभ्यासः कीदृश अभ्यासः करणीयः इन्द्रियनियन्त्रणं करोतु सः कीदृशः भवति इति अग्रिमश्लोके वदति तद् वयम् अग्रे पश्यामः इन्द्रियनियन्त्रणं यः करोति इन्द्रियविषयेभ्यः इन्द्रियेभ्यः यः नियन्त्रणं करोति तेषां नियन्त्रणं कः करोति सः कीदृशः भवति इति अग्रिमे या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि सामान्यतया पश्यामः चेत् विचित्रमस्ति इति भवति सर्वेषां यदा रात्रिः भवति तस्य दिवासमयः भवति सर्वेषां दिवासमयः भवति तस्य रात्रिः भवति सर्वे यदा निद्रां करोति सः उत्तिष्ठति सर्वे यदा उत्थाय उपविशन्ति सः निद्रां करोति एव <laughs> श्लोके अस्ति तस्य <coughs> बहु उत्तमार्थः अस्ति किन्तु ता सा स्थितिः कथम् अवगच्छति कथम् आगच्छति कथं भवति तदर्थं किं करणीयम् अत्र उक्तवान् एतावत् पर्यन्तं विवरणं कृत्वा सः अन्तिमं स्पष्टम् उक्तवान् अन्यत् किमपि नास्ति वक्तुम् एकमेव अस्ति भवान् अन्यत् किमपि प्रमाणं वदतु किमपि व्याख्यानं करोतु भवान् कोऽपि सन्यासी भवतु भवान् कोऽपि भोगी भवतु भवान् तेन केनापि कारणेन तत् न न प्राप्नोति सर्वशास्त्रेषु वदति साङ्ख्यशास्त्रे वदति पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो पञ्चविंशतितत्त्वानि सन्ति तद् के जानन्ति ते मोक्षं प्राप्नुवन्ति ते स्वातन्त्र्यं प्राप्नुवन्ति जडी मुण्डी शिघी वापि सः कोऽपि भवतु जडां वर्धनं करोतु शिखां स्थापयतु जडी मुण्डी शिघी मुण्डनं करोतु अथवा यत्कोपि सन्यासस्य भिन्नभिन्नसम्प्रदायः पूर्वतनकाले उक्तवान् तादृश किमपि भवान् करोतु तेन किमपि भवान् मोक्षं न प्राप्नोति तेन भवान् स्वातन्त्र्यं न प्राप्नोति तेन भवतः आनन्दः न भवति भवतः आनन्दः कुतः भवति भवतः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोतु भवान् अन्यस्य इन्द्रियनियन्त्रणार्थं प्रयत्नं न करोतु भवतः भवतः क्रोधः आगच्छति भवान् भवतः क्रोधस्य नियन्त्रणं करोतु वयं किं कुर्मः सर्वदा सामान्यजीवने वयं किं कुर्मः तस्य क्रोधस्य कारणस्य नियन्त्रणार्थं प्रयत्नं कुर्मः क्रोधस्य कारणम् इन्द्रियविषयः अस्ति तत् किल तद् बहिः अस्ति भगवान् तदेव प्रथमं वदति तद् न इति अवगच्छतु मयि क्रोधः उत्पन्नः अस्ति इत्युक्ते मम न्यूनता इति अवगच्छतु प्रथमं तस्य कारणम् अद्य एषा स्यात् श्वः भवान् भविष्यति परश्वः अन्य एकः भवति अद्य बालाजी किमपि उक्तवान् मम क्रोधः आगतः श्वः तत् न श्वः बाहुलेन्जी किमपि उक्तवान् तेन कारणेन आगतः क्रोधः कुत्र आगतः मयि एव आगतः भवान् कुतः आगतः तस्य कारणं तत् एतत् कारणं मम पतिः एव मम दुःखस्य कारणं मम पत्नी एव मम दुःखस्य कारणं मम पुत्रः एव मम दुःखस्य कारणम् एवमेव जनाः जीवनं कुर्वन्ति किल बहवः जनाः अद्यपर्यन्तं तावत् पर्यन्तं किमर्थं प्रयत्नं करोति बहूनां जीवनं पश्यतु किल पत्नी कृते पति कृते पुत्रस्य कृते अथवा मातुः कृते पितुः कृते बन्धविषये उक्तवान् तदर्थमेव मम सम्पूर्णप्रयत्न उद्योगः तदर्थं तद् शरीरं तदर्थं चिन्तनं तदर्थं मम एजुकेशन् तदर्थं सर्वमपि किन्तु केन कारणेन भवान् दुःखम् अनुभवति तेनैव कारणेन भवान् दुःखम् अनुभवति अन्यकारणैः न तस्मात् भवान् अवगच्छतु क्रोधः दुःखं कष्टं कुत्र उत्पन्नं भवति भवति भवति तस्मात् तत्र एव तस्य नियन्त्रणार्थं प्रयत्नं करोतु इन्द्रियविषयस्य पृष्ठतः न गच्छतु भवतः किं करणीयम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः अपि न गच्छतु इन्द्रियाणाम् इन्द्रियविषयाणां नियन्त्रणं भवान् यदा कर्तुं प्रयत्नं करोति लघु लघुविषये भवान् नियन्त्रणं कृत्वा पश्यतु मम स्वभावस्य मया अवगमनं भवेत् मया पठनीयं मम स्वभावं किम् इति एकविषयम् अहम् अवगतवान् इति चिन्तयतु मम कोपः अथवा मम कामः अथवा मम लोभः यत्किमपि मम एकः स्वभावः मया अवगतः चेत् तस्य निरीक्षणं करोतु भवान् कस्य कोपस्य निरीक्षणं मम मम कोपस्य कारणस्य निरीक्षणं न मम कोपस्य निरीक्षणं भवान् करोतु भवान् भवान् स्वयं हसति अहं किमर्थं किमर्थं कोपं प्रकटयामि एतत् किमपि मम हस्ते नास्ति सत्यम् तत्रैव समर्पणम् इति वदति तदेव ईश्वर ईश्वरं पश्यतु इति वदति तत्र सर्वं भगवतः अनुग्रहेण इति वदति तादृशचिन्तनं यदा आगच्छति समग्रं परिवर्तनं भवति एकचिन्तनस्य परिवर्तनेन किं भवति समग्रकोपः गच्छति तदा शान्तः मम एव कोपः इति यदा अवगच्छति मम पुनः कदापि प्राब्लं न आगच्छति तादृश चिन् किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनम् अस्मासु यदा आगच्छति तदा वयं किं कर्तुं शक्नुमः मम इन्द्रियाणाम् उपरि मम इन्द्रियविषयाणाम् उपरि मम निरीक्षणं मम ध्यानं मम श्रद्धा यदा आगच्छति तदानीम् अहम् अवगच्छामि मम इन्द्रियाणि किं किं करोति यदा मम श्रद्धा तत्र भवति तस्य नियन्त्रणं करोतु इति भगवान् वदति प्रथमं श्रद्धा भवेत् तत्र किल यदा नियन्त्रणं करोति भवान् स्वयमेव अवगच्छति कीदृश एनर्जि भवतः अन्तरङ्गे आगच्छति कीदृश ऊर्जं भवान् सम्पादयति अद्य कामकारणेन कीदृश ऊर्जं भवान् व्ययं करोति कोपकारणेन कीदृश ऊर्जस्य व्ययं करोति कथं भवान् दुःखम् अनुभवति कथं भवान् श्रान्तः भवति लोभकारणेन कथं भवान् सर्वं नष्टं करोति किल एकैक दुःस्वभावमपि वयं यदा किञ्चित् एक पायिण्ट् तस्य यदा अवगमनं भवति अधिकं न तदेव वदति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पं तावत् सरलं नास्ति इति भगवान् अपि जानाति अत्यन्तसूक्ष्म एकांशं भवान् भवतः जीवने यदा साक्षात् करोति सः प्रकाशः बहु अन्धकारस्य नाशं करोति तदेव किञ्चित् तत् एकः प्रकाशः भवति तस्मिन् समये भवतः भवान् बहु आश्वासं प्राप्नोति तत् किम् इन्द्रिय उपरि यदा भवान् नियन्त्रणं कृतवान् तदानीं भवतः मनः शान्तम् अभवत् शान्तम् अभवत् इत्युक्ते एतानि चिन्तनानि गतानि यदा एतानि चिन्तनानि गच्छति बुद्धिः एकत्रैव तिष्ठति अन्यत्र किमर्थं गन्तव्यं तस्य अन्यप्रक्रिया एव नास्ति विक्षेपमपि नास्ति आवरणमपि नास्ति ശക്തിദ്വയമേവ വിക്ഷേപം ആവരണം തേന കാരണേനേവ ഭിന്നം പിന്നെ അവസ്തുഷു വസ്തു ചിന്തയതി അഥവാ അവിദ്യമാന വസ്തു ചിന്തയതി ഏതത് ദ്വിവിധ കാരണേനേവ ഭിന്നം ഭിന്നം ഗച്ഛതി തദ്വയമപി നിയന്ത്രണം യഥാ ആഗച്ഛതി ബുദ്ധി തിഷ്ടതി സഹ ഏവ കഹ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ തസ്യ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ് കിം ഭവതി സ്വാതന്ത്ര്യം മോക്ഷം ശാന്തി സമാധാനം സുഖം यद् वयं वदामः तद्भवति आनन्देन सन्तोषेण समाधानेन जीवनं करणीयं चेत् अस्माभिः कीदृशप्रवृत्तिः करणीया इति अस्मिन् श्लोके वदति किं करणीयम् इन्द्रियनियन्त्रणं करणीयम् अन्यत् किमपि न उक्तवान् एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयति तस्माद्यस्य महाबाहो तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः